ۋە ئەقىدىدىكى ئەڭ مۇھىم تېمىلاردىن بىرى بولغان ئاخىرەت توغرىلىق سۆزلەيمىز. بۇ ئاخىرەت دەرسىمىزدە مۇشۇ ئىنسان ئۆلگەندىن كېيىن نېمىلەر بولىدۇ؟ بۇ ھەقتە سۆزلەيمىز. ئەمدى بۇ ھەقتە سۆزلىشىمىزدىكى ئاساسىي مەقسەت بولسا بىرىنچىسى ئاللا سوبھانە ۋە تائالا قۇرئانى كەرىمدە بۇ مەسىلىنى ناھايىتى كۆپ بايان قىلغان. بىز قۇرئانى كەرىمدە ئايەتلەرنى ئوقۇساق يؤمنو باللهى واليومل ئاخر يؤمنو باللهى واليومل ئاخر ئاللاغا ئىمان كەلتۈرگەن ۋە قىيامەتكە ئىمان كەلتۈرگەن ئاللاغا ئىمان كەلتۈرگەن قىيامەتكە ئىمان كەلتۈرگەن دەپ قۇرئانى كەرىمدە ناھايتى جىق ئۇچرايدۇ ۋە شۇنداقلا بىز قۇرئانى كەرىمنى ئالتە مىڭ ئىككى يۈز ئوتتۇز ئالتە ئايەت دېسەك ئىككى مىڭ ئۈچ يۈز يەتمىش سەككىز ئايەت مۇشۇ قىيامەت توغرىلىق ئىنسان ئۆلگەندىن كېيىن نېمە بولىدۇ مۇشۇ ھەقتە سۆزلەيدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۈگۈنكى دەرسىمىزدە بۇ دەرسنى سۆزلەيمىز بۇ مەسىلە ناھايتى جىق دەرس بولۇشى مۇمكىن چۈنكى بۇ ئىنسان ئۆلگەندىن كېيىن بىزنى قېرىنداشلىرىمىز جىنازىغا كۆتۈرۈپ تۇپراق بېشىغا ئاپىرىپ قەبرىگە قويغاندىن كېيىن بىز دۇنيادىن ئاخىرقى قەدىمىمىزنى ئېلىپ ئاخىرەتنىڭ بوسۇغىسىغا بىرىنچى قەدەمنى قويغاندىن كېيىن نېمىلەر بولىدۇ بۇ ناھايتى جىق جەريان

مۆمىننىڭكى ئىمان كەلتۈرىدىغان مەسىلىلەردىن غەيىبكە ئىمان كەلتۈرۈش. بىر كۈنسى رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم كىم جەننەتكە كىرىپ باقتى دېدىلە، دېگەندىن كېيىن ھەممىسى جىممىدە ئولتۇرۇپ كەتتى. ئابدۇللا ئىبن ئۆمەر يەنى ئۆمەر رەزانىڭ ئابدۇللا شۇنداق قولىنى كۆتۈرۈپ يا رەسۇلاللا مەن دېدى. ئۆمەر رەزىياللاھۇ ئەنھۇ دەيدۇ، شۇنداق بالام قولىنى كۆتۈرۈپتى، پېشانەمگە بىرنىلا قويدۇم دەيدۇ. ما ساراڭغۇ ئەمدى بۇ جەننەتكە كىرىپ باقتىڭ ئۆزى قولىنى كۆتۈرۈۋاتىدۇ يا دەپ. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلىللا قاراپتى، مەن دەپتى، شۇنداق نومۇس قىلىپ مەشىتتىن بىر چىقىپ كەتكەن بولسامكى، ياكى بولمىسا بىر ئاغزىنى ئېتىۋالسام بوپتىكەن ما بالا مېنى رەسۋا قىلىدىغان بولدى دەپ كەتتىم دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن جەننەتنىڭ مېۋىسىدىن كىم يەپ باقتى دەپتى، يەنە ساھابىلار جىممىدە ئولتۇرۇپتى. ئۆمەر رەزىياللانىڭ ئوغلى ئابدۇللا يەنە قولىنى كۆتۈرۈپ، مەن يا رەسۇلاللا دېدى. ئۆمەر رەزىياللاھۇ ئەنھۇ ئەمدى تۈگەشتىم، بۇ بالا مېنى رەسۋا قىلدى، قوپاپلام ئاغزىغىلام بىرنى قويايمۇ يا دېگەندەك شۇنداق بىر خىجىل بولاپ كەتتىم دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەم، ئەي ئۆمەرنىڭ ئوغلى، بۇ ئىشنى ساھابىلەرگە چۈشەندۈرۈپ قوي، دەپتى. ئىبن ئۆمەر رەزىياللاھۇ ئەنھۇ دېدى.

ۋە رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىزگە ئېنىق بايان قىلىپ بەرگەندىن كېيىن بىر مۆمىنغە نىسبەتەن بۇ ئېنىق بىر مەسىلە بولۇپ كەتتى خوش بىز بۇ دۇنيانى تەتقىق قىلدۇق نۇرغۇن قىيىن مەسىلىلەرنى يەشتۇق ھاياتلىقنىڭ ئوخشىمىغان يوللىرىنى تونۇپ يەتتۇق ئوخشىمىغان ساھەلەردە كەسپىي مۇتەخەسسىس بولدۇق. لېكىن ئۆلگەندىن كېيىن نېمە بار؟ ئۆلگەندىن كېيىن نېمىلەرگە دۇچ كېلىمىز؟ ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرۈش دېگەن نېمىنى مەقسەت قىلىدۇ؟ ئۆلۈمنىڭ ماھىيىتى نېمە؟ قەبرىگە كىرگەندىن كېيىن مۇئمىنغا نېمە بولىدۇ؟ مۇناپىق كاپىرغا نېمە بولىدۇ؟ ھەۋزى كەۋسەر دېگەن نېمە؟ جىڭ تارازى دېگەن نېمە؟ پىل سىرات كۆۋرۈكى دېگەن نېمە؟ نامە ئەمەل دەپتىرى دېگەن نېمە؟ دوزاخ دېگەن قانداق جاي؟ جەننەت دېگەن قانداق جاي؟ ۋە قىيامەتتە بولىدىغان دەھشەتلىك كۆرۈنۈشلەر ۋە ئاجايىپ غارايىپ ھادىسىلەر. ئۇ چاغدا كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداق بولىدۇ؟ بۇ ھەقتە سۆزلەيمىز. ئەمدى بىز ئاخىرەت دېگەندىن كېيىن بۇ قىيامەت دېگەن گەپ. ئەمدى بۇ قىيامەت، چوڭ قىيامەت، كىچىك قىيامەت دەپ ئىككىگە ئايلىنىدۇ. كىچىك قىيامەت دېگىنىمىز بىر ئادەم شۇنداق ئۆلگەندىن كېيىنلا ئۇنىڭ قىيامىتى باشلىنىدۇ. چوڭ قىيامەت بولسا. پۈتۈن يەر شارىدىكى ھاياتلىق، ئىنسانلارغا نىسبەتەن، جانلىققا نىسبەتەن بارلىق ھاياتلىق ئاخىرلىشىپ، ئىككىنچى قېتىم تىرىلگەندە باشلىنىدىغان بىر ھاياتلىق. ئۇنىڭدىن كېيىن بىز مۇشۇ دەرس جەريانىدا قىيامەتنىڭكى چوڭ ئالامەتلىرى، كىچىك ئالامەتلىرى ھەققىدىمۇ سۆزلەيمىز. چۈنكى بىز بۇ مەسىلە ناھايىتى خەتەرلىك بولغانلىقتىن، رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھەدىس شەرىپتە، ئاللاھ سۇبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە قىيامەتنىڭكى بىزنىڭ بىر غەپلەتتە قالمىسۇن دەپ، بولۇشنىڭكى ئالدىدا بىر نەچچە ئاشۇ قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئالامەتلەرنى خۇددى كۇچاغا ماڭسىڭىز كۇچاغا يەتمىش كىلومېتىر قالدى ئاتمىش كىلومېتىر قالدى يىگىرمە كىلومېتىر قالدى دەپ بىز ئاشۇ يول بەلگىسىنى كۆرسەك ئۆزىمىزنىڭ مەنزىلگە يېتىدىغانلىقىمىزنىڭكى ناھايىتى يېقىن قېلىپ قالغانلىقىمىزنى بىلىمىز شۇنىڭغا ئوخشاش بۇ ئالامەتلەرنى كۆرگەندىن كېيىن بىز قىيامەتنىڭكى نەقەدەر يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى بىلسۇن دەپ بۇ بەك خەتەرلىك مەسىلە بولغانلىقتىن ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا بىزگە مەرھەمەت قىلىپ بۇ قىيامەتلەرگە نۇرغۇن ئالامەتلەرنى قىلدى بۇ ئالامەتلەرنىڭ ئىچىدە ئەمدى ئۆلىمالار چوڭ ئالامەتلەر دەپ ئون ئالامەتنى سانىغان كىچىك ئالامەتلەر دەپ بىر يۈز نەچچە ئالامەتنى سانىغان بىز بۇنى بىرەر قۇر سۆزلەپ ئۆتىمىز چۈنكى بىز بۇ كىچىك ئالامەتلەرنى كۆرگەن ۋاقتىمىزدا بۇنىڭغا قاراپ بۇ قىيامەتنىڭكى يېقىنلىشىپ قاپتۇ دەپ ئۆزىمىزنى بىر تەكشۈرۈپ نامە ئەمەل دەپتەرلىرىمىزنى ئېچىپ ئۆزىمىز زادى ھازىرغىچە نېمە ئىش قىلدى دەپ ئاز تولا ھېساب ئالىمىز ئەمدى ما چوڭ ئالامەتنىڭ بىر خەتەرلىك يېرى قىيامەتنىڭ ئون چوڭ ئالامىتى بار شۇ كۆرۈنگەندىن كېيىن يەر شارىدا يەنە ھاياتلىق داۋاملىشىدۇ چوڭ ئالامەتنىڭ كۆرۈلۈپ دەق نۇرغۇن ئىشلار بولىدۇ لېكىن خەتەرلىك يېرى چوڭ ئالامەتنىڭ بىرسى كۆرۈنگەندىن كېيىن پەرىشتىلەر نامە ئەمەل دەپتەرلىرىنى پەچەتلەپ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ ئۇ چاغدا مۇسۇلمىنىڭىز مۇسۇلمان كاپىرىڭىز كاپىر گۇناھ قىلىڭ، ساۋابلىق ئىش قىلىڭ، ئۇنىڭدىن كېيىن يېزىلمايدۇ، سوراق قىلىنمايدۇ. ھەتتا بىر بىر نەچچە ئۇدىن كېيىن قانچىلىك تۆۋە قىلىپ مۇسۇلمان بولۇپ كېتىڭ، ۋاي مەن ئۇقماپتىمەن دەڭ بىكار. چۈنكى نامە-ئەمەل دەپتەرلىرى يىغىلىپ، كاپىر كاپىر پېتىم پېتىم قالىدۇ، مۇسۇلمانلار مۇسۇلمان پېتىم قالىدۇ. بىز بۇ ھەقتە سۆزلەيمىز قېرىنداشلار. ئەمدى بىز بۇ قىيامەت توغرۇلۇق سۆزلىگەن ۋاقتىدا ئاساسلىق بۇ مەسىلىنى قۇرئاندىكى ئايەت ۋە ھەدىس شەرىپلەر بىلەنلا يورۇتۇپ بېرىمىز. بۇنىڭغا بىز ئۆزىمىزنىڭكى ئەقلىنى ياكى ئەقلىيە سۆزلەرنى قوشمايمىز. چۈنكى بۇ بىزگە نىسبەتەن بىر ئاخىرەت، بىر غەيبىي ئىش. غەيىپ ئىشنى بىز چوقۇم ئايەت، ھەدىسلەر بىلەنلا ئايدىڭلاشتۇرۇپ بېرەلەيمىز. بۇنىڭغا شەخسىي ئوي-پىكىر، قاراشنى قوشۇشقا قەتئىي بولمايدۇ. بىز بۇ دەرسىمىز ئارقىلىق ھەر بىر مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى قەلبىدە مۇشۇ ئىسلامدىكى ئەڭ چوڭ ئىمان كەلتۈرۈش مۇھىم بولغان قىيامەتتىن ئىبارەت، ئاخىرەتتىن بىر ئىبارەت بۇ تېمىنى تېخىمۇ يورۇتۇپ، ئۇلارنىڭ بۇ ھەقتە بولغان ئىمانىنى تېخىمۇ يۈكسەلدۈرۈپ، بۇلار شۇنى چۈشەنگەندىن كېيىن دۇنيانى بىر قولىغا، ئاخىرەتنى بىر قولىغا قويۇپ تۇرۇپ، بۇ ئىككىسىدىن نورمال بىر تۇرمۇش ھاسىل قىلىپ، تەپەككۇر قىلسا پەقەت ماددىزمچىلام تەپەككۇر قىلمايدىغان ياكى راھىبلارچە، دەرۋىشلەرچە ياشىمايدىغان بىر ئىدىيەنى ھاسىل قىلىش ئۈچۈن، بىر قولدا ئاخىرەتنى، بىر قولدا دۇنيانى تۇتۇپ تۇرۇپ، نورمال بىر تەڭپۇڭ تۇرمۇشتا بىر ياشاش ئۈچۈن، مۇشۇنداق بىر ئىدىيەگە ئەكېلىش ئۈچۈن بۇ دەرسىمىزنى سۆزلەيمىز. بىز بۇ دەرسىمىز ئارقىلىق مۇشۇ دۇنيانىڭ زىبۇ-زىننەتلىرىگە، خوتۇن-قىزلىرىغا، دۇنيانىڭ راھەتلىرىگە بېرىلىپ كەتكەن، غەپلەتتە قېپقالغان قېرىنداشلىرىمىزنى ئاگاھلاندۇرۇشنى مەقسەت قىلدۇق. چۈنكى بىز ھازىر غەپلەتتە ياشايمىز. ئەمدى بۇ غەپلەتتىن قاچان ئويغىنىمىز دېگەنكى شۇنداق قەبرىگە بىرىنچى قەدەمنى قويغان چاغدا ئويغىنىمىز. لېكىن ئۇ قەبرىدە ئويغانغىنىمىز بىزگە پايدا قىلمايدۇ، ئۇ يەردە قىلغان پۇشايمانمۇ بىزگە پايدا قىلمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ھازىر مۇشۇ دەرسىمىز ئارقىلىق دۇنياغا بەك بېرىلىپ كەتكەن، قەلبى دۇنياغا باغلىنىپ كەتكەن قېرىنداشلىرىمىزنى ئاگاھلاندۇرۇشنى مەقسەت قىلىمىز. ئىككىنچىسى ئەمدى يەنىلا دېسەك، مۇشۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى دۇنيانىمۇ چۈشىنىپ، ئاخىرەتنىمۇ چۈشىنىپ، بىر نورمال ھاياتنى، ھاياتلىق يولىنى يورۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن بۇ دەرسىمىزنى سۆزلەيمىز. ئۈچىنچىسى يەنە بۇ دەرسىمىزنى سۆزلەشتىكى مەقسەت، كۆپىنچە مۇسۇلمانلىرىمىز غەپلەت ئۇيقۇسىدا ئۇخلاۋاتىدۇ. ھەمدە مۇشۇ يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرسى، يەنى يىگىرمىنچى ئەسىردىن باشلاپ دۇنيادا، ئىسلام دۇنياسىدا ناھايىتى تېز ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. ئىسلام دۇنياسىدا بىر خىل ئويغىنىش دولقۇن باشلىنىپ كېتىۋاتىدۇ. ئەمما مۇسۇلمانلار بولسا مۇشۇ ھۇرۇنلۇق، ئۇخلاش، ئىش خۇش ياقماسلىق مۇشۇ يەر شارىنىڭ گۈللىنىشىگە، ئىنسانىيەتكە ھەسسە قوشماي، بىكا ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈپ كېتىپ بارىدۇ. ماھىيەتتە قۇرئانى كەرىمدە تەخمىنەن ئىككى مىڭدىن كۆپ ئايەت مۇشۇ يەر شارىنى گۈللەندۈرۈشكە دائىر ئايەتلەردۇر. مۇشۇ ھەقتە سۆزلەيدۇ. ئەمما مۇسۇلمانلىرىمىزچۇ ناھايىتى چوڭقۇر ئۇيقۇدا. بىز مۇشۇلارنى بىر ئويغىنىپ قالامىكى دەپ

بۇنىڭغا بىز نېمە تەييارلىدۇق، نېمە تەييارلىساق بولىدۇ؟ بىز مۇشۇ دەرسنى سۆزلەش ئارقىلىق ھەر بىر مۇسۇلماننىڭكى بىر جاسارىتىنى قوزغاپ، ئىلھاملاندۇرۇپ، ئۆزىگە تايىنىپ، ھالال ئەمىلىگە تايىنىپ، ئاخىرەت ئۈچۈن بىر ئوزۇقلۇق تەييار قىلىۋېلىشقا رىغبەتلەندۈرىمىز. نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىز مۇشۇ دۇنيانىڭ ئىشلىرى بىلەنلا، مۇشۇ ھاياتلىقنىڭ ئىشى بىلەنلا ئاشۇ كېچە-كۈندۈز شۇنىڭ بىلەنلا بولاپ كېتىپ، بۇ ئاخىرەتكە ئوزۇقلۇق تەييارلاشتىن سەل غەپلەتتە قالىدۇ يا بۇنى تاز بۇ مەسىلىگە ئەستايىدىل قارىمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ دەرسنى سۆزلەيمىز. ئەمدى بۇ دەرسىمىز ئارقىلىق بىز پۈتۈن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى

شۇ ئىشلار شۇ ئاھ، شۇ ئاخىرەتتە بىر زىيان تارتىپ قالماسلىقىم ئۈچۈن، مەن ئاشۇ ئاخىرەتتە بولىدىغان يامان ئىشلارنى سورايتتىم، دېگەن بىر ھەدىس بار. بىز مۇشۇ قىيامەتتىكى بولىدىغان دەھشەتلىك ئىشلارنى قۇرئان ھەدىسنىڭ روھى بويىچە ھەرقايسىڭلارغا سۆزلەپ، سىلەرنى بىر مۇشۇ ساھابىدەك ئاش ئىشلارغا گىرىپتار بولۇشتىن بۇرۇن ئۆزەمنى ئالدى بىلەن ۋە يېقىن قېرىنداشلىرىمنى ۋە پۈتۈن مۇسۇلمان جامائەتنى ۋە مۇشۇ سورۇندىكى قېرىنداشلىرىمنى ئاگاھلاندۇرۇپ قويۇشنى ئۆزەمنىڭ بىر مەجبۇرىيىتى دەپ قارىدىم مەن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالادىن مېنى ۋە مۇشۇ سورۇندا ئولتۇرغان قېرىنداشلىرىمىزنى مۇشۇ دەرسنى ئاڭلاپ ۋە مۇشۇ دەرسنى ياخشى چۈشەنگەندىن كېيىن ھەممىمىزنى ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا مۇشۇ دۇنيادا بىر ياخشىلىقنىڭ ئاچقۇچلىرى قىلىۋېتىشنى ۋە يامانلىقنىڭ بىر قۇلپىسىنى قىلىۋېتىشنى ئاللا تائالادىن تىلەيمەن چۈنكى بۇ دۇنيادا نۇرغۇن ئادەملەر بار ياخشىلىقنى كۆرسە ئاچقۇچلۇق رولىنى ئوينايدۇ يامان ئىشقا قۇلپىنىڭ رولىنى ئوينايدۇ مەن بۇ قېرىنداشلىرىمىزدىن مۇشۇ دەرسنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆزەمنىڭ ۋە باشقىلارنىڭ ۋە سىلەرنىڭكى مۇشۇنداق بولۇشۇڭنى بۈيۈك ئاللا سۇبھانە ۋە تائالادىن تىلەيمەن. بىز ئەمدى مۇشۇ ئاخىرەت توغرۇلۇق قۇرئان ھەدىسنىڭكى روھىغا ئاساسەن بۇ دەرسنى ياخشى چۈشىنىپ، ياخشى ئۆزلەشتۈرسەك، مانا بۇنىڭدىن پۈتۈن دىننىڭكى روھى ۋە مۇشۇ دۇنيادا قانداق ياشىساق بولغۇدەك، قانداق ئىش قىلساق بولغۇدەك ھەممىسى ئىنشائاللا مۇشۇ دەرستىن چىقىدۇ. بىزدە بىر مۇستەقىل قانداق ياشاش، بىر مۇسۇلمانغا نىسبەتەن قانداق ياشاش، بىر مۇسۇلماندەك ياشاش تەلىماتى ۋە بۇنىڭكى يولى ئىنشائاللا مۇشۇ ئاخىرەتنىڭ دەرسىنى ياخشى چۈشەنسەك شۇندىن چىقىدۇ. ئەمدى رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم داۋاملىق بۇ ئاخىرەت توغرۇلۇق بۇ ئاخىرەتنىڭكى ئىماننىڭ ئەركانلىرىدىن بىر رۇكن ئىكەنلىكى يەنى ئىماننىڭ تۈۋرۈكىدىن بىر تۈۋرۈك ئىكەنلىكىنى بىزگە داۋاملىق تەكىتلەپ كەلگەن. ئەمدى بۇ ئاخىرەت مەسىلىسىدە بەزى ئىنسانلار ئېزىپ كەتكەنلىرى بار، بەزىلىرى ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلمەيمىز دېگەنلار بار. بۇ ھەقتە ئاللا سۇبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە بۇلارنىڭكى پەلسەپەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بىسمىللاھىر راھمانىر راھىم، ئەيەئىدۇكۇم ئەننەكۇم ئىزا مىتتۇم ۋە كۇنتۇم تۇرابا ۋە ئىزاما ئەننەكۇم مۇخرەجۇن ھەيھاتە ھەيھاتە لىما تۇئەدۇن ئىن ھىيە ئىللا ھاياتۇنەد دۇنيا نەمۇتۇ ۋە نەھيا ۋە ما نەھنۇ بىمەبئۇسىن ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرمەيدىغان كاپىرلار توغرىلىق ئاللا سۇبھانەھۇ تائالا دەپ يەنى ئۇلار كاپىرلار مۇسۇلمانلارغا دەيدىدە ۋوي سىلەرگە ئاشۇ ئۆلسەڭلار، ئۆلگەندىن كېيىن تۇپراق، سۆڭەككە ئايلىنىپ كەتسەڭلار، سىلەر قايتا تىرىلدۈرۈپ يەنە ھاياتلىققا چىقىرىلامسىلەر دەپ مۇھەممەد سىلەرگە مۇشۇنداق دەپ ۋەدە قىلامدا، مۇشۇنداق دەمدا. ھەيھات، ھەيھات. بۇ دېگەن پەقەتلام بەك جىراق، جىراق. ئۇ سىلەرگە دېيىلگەن گەپ پەقەتلام جىراق، بۇ ئەقىلگە سىغمايدىغان ناھايىتى مۇشۇنداق جىراق ئىش دەيدۇ. ئۇلار دەيدۇ، بۇ بىز ياشاۋاتقان دۇنيا بولسا پەقەت مۇشۇنداق ھاياتلىق دۇنياسى، ياشايمىز، ئۆلىمىز، بىز قايتا تىرىلمەيمىز دەپ مۇشۇنداق دەيدۇ، دەپ كاپىرلارنىڭكى مۇشۇ ھاياتقا بولغان ناھايىتى قىسقىچە بىر نادان، كۆتۈ قارىشىنى ئاللا تائالا مۇشۇ سۈرىدە بايان قىلغان. بۇ ئۇلارنىڭكى قارىشىغا ئاللا سۇبھانە تائالا ئۆزى ناھايىتى كەسكىن رەددىيە بەردى. ھەممە ئادەم چۈشىنىدىغان مەنتىقىلىق ۋە ئاجايىپ، مۆجىزىلىك رەددىيە بەردى. بۇ قۇرئاننىڭ رەددىيەسى ئاجايىپ ئېنىق. پەيلاسوپمۇ چۈشىنىدۇ، ئادەتتىكى ئادەممۇ چۈشىنىدۇ. قېنى ئاڭلاپ باقايلى. بىسمىللاھىرراھمانىرراھىم. ئەيەھسەبۇل ئىنسانۇ ئەن يۇترەكە سۇدا.

ئىنسانلار نېمە دەپ ئويلايسىز بۇ ئىنساننىڭ ياش بۇ يارىتىلىشىدا غايە يوق ھېچ قانداق مەقسەت يوق مۇشۇنداق يارىتىلىپ قالغان دەپ مۇشۇنداق دەپ ئويلامدا ئەلەم يەكۇ نۇتفەتەم مىن مەنىي يۇمنا دەيدۇ ئۇنداقتا ئۇ ئىنسان پروگراممىلاشتۇرۇلغان ياكى قۇيۇلغان مەنىدىكى بىر تال ئىسپېرما ئەمەسمىدى دەيدۇ ئەگەر بۇ ئىنساننى بەكا بەكا تاشلاپ قويۇپ يارىتىپلام ھېچ قانداق غايىسىز نىشانسىز تاشلاپ قويىدىغان ئىش بولۇپ قالسا بۇ نېمە قىلىدۇ شۇنداق بىر تال ئىسپېرمىدىن ئىنساننى يارىتىپ ئاشۇنداق كىچىك نەرسىنى يارىتىپ ئۇنى توققۇز ئاي ئانىسىنىڭ قوسۇغىدا ياتقۇزۇپ ئۇنىڭ نۇرغۇن جەريان بولۇپ مۇشۇندا يارىتىشتا مۇشۇنداق قىلىشتا بەكادىن بەكا بولامدۇ بۇ ئىش deydi Allah subhanahu wa taolo endi mushni qilgan olloh deydi uni shu o'lgandan keyin shu o'liklarni kirgizishga

تىرگۈزۈشكە قادىر ئەمەسمۇ دەيدۇ. ۋە يەنە باشقا نۇرغۇنلىغان ئايەتلەردە مۇشۇنداق ئاخىرەتنى ئىنكار قىلغان ئەقلى كوتا ئىنسانلارغا ئاللا تائالا رەددىيە قىلىپ، سۈرە ئىسرانىڭكى قىرىق توققۇزىنچى ئايىتىدە مۇنداق دەيدۇ، ۋە قالۇ ئەئىزا كۇننا ئىزامەن ۋە رۇفاتەن أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

بۇنداق دېگىن دەيدۇ. ھېلىغۇ سىلى تۇپراق بولۇپ، سۆڭەك بولۇپ كېتىدىكەنسەن. قۇل كۇنۇ ھىجارەتەن ئەۋ ھەدىيدا. بەلكى سىلى تاش بولۇپ كېتىڭلار، ئايلىنىپ تاشقا ئايلىنىپ كېتىڭلار ياكى پولاتتەك تۆمۈرگە ئايلىنىپ كېتىڭلار. ياكى سىلى زادى بىر تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز زادى پەقەت تىرىلىش مۇمكىن ئەمەس دېگەن باشقا بىر مەخلۇق، باشقا بىر نەرسىگە ئايلىنىپ كېتىڭلار.

ئۇندا بولسا ئۇ قاچان بولىدۇ دەيدۇ، سەن ئۇلارغا، ئۇ تىرىلدۈرۈشمۇ پات يېقىندا بولىدۇ، مۇشۇنداق بولۇشنى ئۈمىد قىلىمەن، دېگىن دەيدۇ. ئۇ تىرىلگەن كۈندە ئاللا سىلنى چاقىرىدۇ، سىل دەرھال ئاللاغا ھەمدۇ سانا ئېيتىپ، ئاللانىڭ چاقىرغان ئاۋازىغا ئاۋاز قوشىسىلەر. ئۆزەڭلارنىڭ مۇشۇ دۇنيادا ناھايىتى بىر ئاز ۋاقىت ياشىغانلىقىنى

ئەمدى مۇشۇ ئىككى يۈز ئەللىك مىليون دانە ئىسپېرما ئىچىدىن بىرسى ئا ژىڭنىنىڭ ئۇچىنى ئون ئون بەش پارچە قىلساق شۇ پارچىسىغا توغرا كەلمەيدىغان بىر ئايالنىڭكى تۇخۇمدېنىدىن چىققان بىر تۇخۇم بىلەن بىرلىشىپ مۇشۇنداق ئىنسان يارىتىلىدۇ مۇشۇنداق قىلغان ئاللا سىلەرنى تىرگۈزەلمەسمۇ ئاشنىڭدىن يارىتىپ ئاش ئىككى يۈز ئەللىك مىليون ئىچىدىن بىرنى تاللاپ ئۇنىڭ كەينىدىن ئاشۇ بىر كىچىككىنە كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدىغان بىر ژىڭنىنىڭ ئۇچىنى نەچچە پارچە قىلىۋەتسە شۇنىڭ بىر پارچىسىغا توغرا كەلگۈدەك بىر تۇخۇمدان بىلەن ئىككىسىنى ئۇچراشتۇرغان ئاللا سېنى تىرگۈزۈشكە قادىر ئەمەسمۇ سەن مۇشۇنى ئويلاپ يېتەلمەمسەن ئەي ئىنسان دەپ مۇشۇلارغا مەيلى يۇقىرىقى ئايەت بولسۇن مەيلى كېيىنكى ئايەت بولسۇن ناھايىتى مەنتىقىلىق ناھايىتى چۈشىنىشلىك ناھايىتى ئېنىق جاۋاب بېرىپ بۇلارنىڭكى دەلىلسىز، ئىلىمسىز، پاكىتسىز نادانلىقتىن كەپ چىققان بۇ قارىشىغا ناھايىتى ئىلمىي چۈشىنىشلىق، مەنتىقلىق رەددىيە بېرىۋاتىدۇ قېرىنداشلار. سىز ئۆزىڭىزنى قانداق تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى ئويلاپ سالسىڭىز، ئۆزىڭىزنىڭ قانداق يارىتىلغانلىقىنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالما دېمەكچى ئايەت. مۇشۇ ئايەت ۋە بىر نەچچە ئايەتلەردە قېرىنداشلىرىمىز ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلمەيمىز دېگەن دەلىلسىز، پاكىتسىز ھەم ئەقىلگە سىغمايدىغان، ھاياتلىقنى ناھايىتى بىر ئاددىيغىنا، بېشى يوق، ئايىغى يوق چۈشىنىپ قالغان ئىنسانلارغا نىسبەتەن بىر نەچچە ئايەتلەر بار. ئەمدى بەزى قېرىنداشلار دەيدۇ، ھازىر ئىنسانلار تەرەققىي قىلىپ، ئايغا چىقىپ، ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئۇنداق بولاپ كەتتى، بۇنداق بولاپ كەتتى، بىز ما يەردە ئۆلسەك ئۇ بولىمىز، ئۆلسەك بۇ بولىمىز دەپ ئاخىرەتنى سۆزلەپ ئولتۇرىمىزمۇ؟ مۇنداق چوڭ چوڭ مۇنداق ئىشلارنى سۆزلىمەمسە قانداق قىلىپ تەرەققىي قىلىمىز، قانداق قىلىپ بىزمۇ ياۋروپا غەربلەرگە قانداق يېتىشىۋالىمىز، ما توغرۇلۇق سۆزلىمەمسىلەر، بۇ ئاخىرەت توغرۇلۇق ئۆلسەڭ ئۇ بولىدۇ، ئۆلسەڭ بۇ بولىدۇ دەپ سۆزلەيسىلەر دەپ ماندا دېگەنلەرمۇ بولدى. قېرىنداشلار بۇ مەسىلىنى ماندا چۈشىنىشىڭلار كېرەك. توغرا بىز ئاخىرەت توغرۇلۇق سۆزلىگىنىمىزدە بۇ دۇنيانى ھەرگىز ئۇنتۇلۇپ قالمايمىز. بەلكى بىز مۇش ئاخىرەتنى چۈشىنىش ئارقىلىق ئاخىرەت ئىلمىنى ئىگىلەش ئارقىلىق بىز تېخى مۇشۇ دۇنيانى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىپ قانداقلا گۈللەندۈرۈش ۋە قانداق قىلىشقا بىز تېخى ئېنېرگىيە توپلايمىز شۇ ئارقىلىق. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇندا دېگەنلىك بىز پەقەت شۇ ئاخىرەتنى سۆزلەپ بۇ دۇنيادا نېمە قانداق ياشىساڭ ياشا دېگەنلىك ئەمەس. بىز بۇ ئاخىرەت توغرۇلۇق دەرس سۆزلىگىنىمىزدە بىر نەچچە مەسىلىلەرنى ھەل قىلماقچى. بۇنىڭ بىرىنچىسى بولسا ھەممىمىز بىلىمىز بۇ ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرۈش

پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى چوقۇم جەزمەن ئەلۋەتتە بولىدۇ، دەپ، مەشەدە ئاش بەش، ئالتە چوڭ ئىشلار بىلەن ئاللا قەسەم قىلىپ، بىزنى ئاخىرەتنىڭكى ئازابىدىن ئاگاھلاندۇردى. دېمەك، بۇ ئاخىرەتنىڭ ئىشى ئاللا دېگەننىڭ بىر ئىش بىلەن قەسەم قىلسا، ناھايىتى چوڭ ئىش بىلەن چوڭ ئىش ئۈچۈن قەسەم قىلىدۇ. مەشەدە بىر نەرسە بىلەن قەسەم بەش قېتىم قەسەم قىلىپ نېمە دېدى دېسە، ئىننە ئازابە راببىكە لەۋاقىئ، پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى چوقۇم ئەلۋەتتە بولىدۇ دەپ مۇشۇنداق تەكىتلەپ بىزگە بۇنى دېدى، ما لەھۇ مىن دافىئ، ئۇ كۈن ئۇنى ئۇنى ھېچقانداق بىر توساپ قالىدىغان ئادەم يوق، ھېچكىم توسالمايدۇ، ھېچ نەرسە توسالمايدۇ دەپ بىزگە مۇشۇ قىيامەتنىڭ ئاخىرەتنىڭ مۇھىملىقىنى دېدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇ دەرسنى سۆزلەيمىز. ئەمدى بۇ بىز بىلىمىز مۇسۇلمان دېگەننىڭ بۇ دۇنيادا سەۋەب قىلىشقا بۇيرۇلغان. ئەسلى قۇرئانى كەرىمنىڭ بىرىنچى ئاش بېشىدىلا ئىنسانلارنى نېمە ئۈچۈن ياراتتى دېسە، مۇشۇ يەر شارىنى گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن ياراتتى دەپ بار. ھە بىز مانا ئاڭلاپلام قېرىنداشلىرىمىز ھازىر دۇنيا ئاندا تەرەققىي قىلىپ دۇنيا ئىلىم پەن ئۇ بۇ بولۇپ كېتىپ قالسا بىز بۇ يەردە ئاخىرەت گۆر قەبرە دەپ ئولتۇرامدۇق دېگەن دېسەك بۇ توغرا بولمايدۇ قېرىنداشلار بىز بۇنى سۆزلەشتىكى مەقسىتىمىز مەسچىتتىن چىقماي كەچكىچە ئاشۇ ھۆم ھۆم دەپ ئولتۇرۇپ مۇشۇ مۇنداق قىلىڭ دېگەنلىك ئەمەس دۇنيانىمۇ چۈشىنىپ ئاخىرەتنىمۇ چۈشىنىپ نورمال بىر ھاياتلىق يولىنى تېپىش ئۈچۈن شۇنىڭ ئۈچۈن سۆزلەۋاتىمىز. ئەنە بۇ يەردە يەنە بىر مەسىلە بار قېرىنداشلار، ئەنە مۇشۇ ئىنسانلار ئالدىدىكى يەنى كېلەچەكتە بولىدىغان ئىشقا ناھايىتى قىزىقىدۇ. مەن ماتېرىياللاردا كۆرگەن مۇشۇ ئامېرىكا زۇڭتۇڭ رېيگاننىڭ ئايالى داۋاملىق پالچى سېھىرگەرلەرگە پۇل خەجلەيدىكەندە، ھەتتا گېزىتلەرگىمۇ چىقىپ كەتتى ئەمەسمۇ، ئامېرىكىنىڭكى زۇڭتۇڭنىڭ ئايالى ئاشۇ سېھىرگەرلەرگە پالچىلارغا پۇل خەجلەپ، ۋاي بۇ بىزنىڭ كېلەچىكىمىز قانداق بولار دەپ. ھەتتا ئاشۇ زۇڭتۇڭ شۇ سېھىرگەر پالچىلارنىڭ گېپىنىڭكى تەسىرىگە ئۇچراپ، دۆلەتنىڭ سىياسىتىنى شۇنىڭ تەسىرىدە بەلگىلىگەن ئىشلار گېزىتكە چىقىپ كەتتى قېرىنداشلار. بىزگە ئاللا شۇنىڭ ئۈچۈن مەرھەمەت قىلىپ، رەھمەت قىلىپ، مۇشۇ كېلەچەكنىڭكى قانداق بولىدىغانلىقىنى تەپسىلىي ئىككى مىڭ ئۈچ يۈز يەتمىش سەككىز ئايەت بىلەن بىزگە دەپ بەردى. ئەمدى ئۇ ئاخىرەتنى بىلمەي تۇرۇپ، بىزنىڭكى مانا كۆڭلىمىز تەسكىن تاپمايدۇ. ئويلايمىزدا، بەزى ئادەملەر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇش ۋەقەسى دەيمىز مەسىلەن سوۋېت نۇرغۇن ئىنسانلار ۋە نەچچە مىليون نەچچە مىليون ئادەملەرنىڭ قېنىنى ئىچىپ بۇ دۇنيادىن كەتكەن بىز بۇنداق ئادەملەرنى يېقىن زاماندا ياشىغان ئادەملەرنى ۋە ئۇزۇن تارىخ ياشىغان ئادەملەرنى بىلىمىز bular o'zining qilgan qilmishiga hisob beradigan bir kun bo'lmay qolarmi qarindoshlar buni biz bilmay turib har qandoq bir insonning ko'ngli xotirjam bo'lmaydi ئۇنىڭدىن كېيىن بىز بۇ ئاخىرەتنى چۈشەنمەي تۇرۇپ بۇ دۇنيانى ۋە ئۆتمۈشنى ھەرگىز چۈشىنەلمەيمىز بۇ ھېكايىنىڭ تېڭى بۇ دۇنيا دېگەن بىر ھېكايىنىڭ يېرىمى بۇ قېنى بۇ ھېكايىنىڭ يېرىمى بۇ كىتابنىڭ يېرىمىنى ئوقۇدۇق قالغان قىسمى قېنى دەيدىغان بىر سوئال كېلىپ چىقىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئاخىرەتنى بىز شۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە

ئىككى مىليارد دوللارلىق ئەشيالار ئوغرىلاندى. تاشنى ئەكىلىپلا ئاشۇ دۇكاننىڭ ئەينەكلىرىنى چېقىلىپ، بىرسى تېلېۋىزورنى كۆتۈرۈپ ماڭغان، بىرسى توڭلاتقۇنى كۆتۈرۈپ ماڭغان، بىرسى كىرئالغۇنى كۆتۈرۈپ ماڭغان، بىرسى. بىر كېچىدە، شۇ چاغدا ئامېرىكا ئېلان قىلدى، شۇ بىر كېچىدە ئوغرىلانغان مال مۈلۈكنىڭ ھېسابى ئىككى مىليارد دوللارلىق مال مۈلۈك ئوغرىلاندى قېرىنداشلار. مۇشۇ ئىنسانلارنىڭ مۇشۇنى نېمە توساپ قالالايدۇ؟ بۇ ئىنسانلارنىڭ ھەرىكىتىنى قېلىپلاشتۇرىدىغان، قانۇنلاشتۇرىدىغان، بۇلارغا بىر نازارەت بولىدىغان نېمە بار دۇنيادا؟ دېمەك، بۇ ئاخىرەت بىز ئىنساننى ئىنسان قىلىدۇ. شۇنىڭغا بۇ ھەقتە بىر قىسسىنى سۆزلەپ ئۆتكۈم كەلدى. مۇشۇ رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭكى دەۋرىدە مائىز ئىبن مالىك دېگەن بىر ساھابە ئۆتكەن. بۇ ساھابە ناھايىتى تەقۋا، ياخشى ساھابە بولۇپ، بىر كۈنسى مۇشۇ قوشنىسىنىڭ قىزى بىلەن ئۇچرىشىپ قېلىپ، قوشنىسىنىڭ قىزى بىر ئەنسارىيلارنىڭ قىزى بولۇپ، بۇ يەردە بۇ ساھابىنى ۋە شۇ قىزنى شەيتان بىر ۋەسۋەسە قىلىپ، بۇ ئىككىسى گۇناھقا مۇپتىلا بولاپ قالدى. يەنى بۇ ئىككىسى زىنا قىلىپ سالدى. ئەندى بۇ ھارام دېگەن شۇ بەش-ئالتە مىنۇت بۇ ھارام ئاياغلاشقاندىن كېيىن شەيتان بۇلارنى تاشلاپ قاچىتتى-دە، قاچقاندىن كېيىن شۇنىڭ بىلەن بۇ ساھابە ئۆزىنىڭ قاتتىق بىر جىنايەت ئۆتكەزگەنلىكىنى ھېس قىلىپ، يىغلاپ كەتتى. ئۆز-ئۆزىنى ئەيىبلىدى. ئاللاھنىڭ ئازابىدىن قورقتى. پۈتۈن دۇنيا كۆز ئالدىدا قاراڭغۇلاشتى. بۇ گۇناھ بۇ ساھابىنىڭ قەلبىنى پىژ-پىژ كۆيدۈرۈشكە باشلىدى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قېشىغا كېلىپ، مانا شۇ ئۆزىنىڭكى ۋۇجۇدىدىكى جىنايەتنىڭكى ھارارىتىدىن تۇرالماي، يا رەسۇلاللا، مائىز اللە تۇغان زىيانكار زىنا قىپ سالدىم پاكلاپ قويسىلا دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئا تەرەپ قاراپ تۇرۇۋېلىپتى يەنە ما تەرپىدىن كېلىپ پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يا رەسۇلاللا مەن زىنا قىلدىم مېنى پاكلاپ قويسىلا دېدى دېگەندىكىن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋاي نېمە دەيسا ماڭە بېرىپ تۆبە قىل ئىستىغپار ئوقۇ دېدى شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام قېشىدىن شۇنداق نېرىسىغا ئازراق كېتىپ يەنە بۇ ساھابىنىڭ يۈرىكى بۇنىڭغا قويمىدى قويماي يەنە پەيغەمبەر ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەمنىڭ قېشىغا كېلىپ يا رەسۇلاللا مېنى پاكلاپ قويسىلا دەپتۇ ۋاي ماڭە بېرىپ تۆۋە ئىستىغپار ئېيتىپ تۆۋە قىلمامسا ئىستىغپار ئېيتمامسا دېدى يەنە ئازراق كېتىپ يەنە چىدىمىدى بۇ ساھابە يەنە قايتىپ كەلدى يا رەسۇلاللا مېنى پاكلاپ قويسىلا دەپتۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام توۋلاپ ھوي سەن زىنانىڭ نېمىلىكىنى بىلەمسە ماڭە كېتە ماڭە نېرىسى كەت چىقىپ كەت ماڭ تۆۋە قىل ئىستىغپار ئېيت دېدى. بۇ ساھابە يەنە تۇرۇۋېلىپ يا رەسۇلاللا مەن زىنا قىلدىم مېنى پاكلاپ قويسىلا دەپ تۇرۇۋالدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ۋاي سەن تېخى ئۇ زىنانىڭ نېمىلىكىنى بىلەمسەن ماڭە يېنىپ كەت دەپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يەنە قايتاردى. ئۈچىنچى قېتىم كەلدى تۆتىنچى قېتىم كېلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنى قېشىغا كېلىپ بۇرۇنقى سۆزىنى تەكرارلاپ يا رەسۇلاللا مېنى پاكلاپ قويسىلا چۈنكى بۇ ساھابىنىڭ بۇ قىلىپ قويغان گۇناھىنى پاكلىمىسا قەتئىي يۈرىكى ئۇنىمىدى قەلبى ئۇنىمىدى شۇنىڭ بىلەن رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسسەلەم بۇ ساھابىنىڭ يېقىنلىرىدىن سورىدى، ما ئادەمنىڭ كاللىسىدا ئازراق مەسىلە بارمۇ؟ دېگەندىكىن، يا رەسۇلاللا، بىز بۇنىڭ بىلەن ئارىلىشىش جەريانىدا ئۇنداق بىر ئىشنى ھېس قىلمىدۇق، دېدى. دېگەندىكىن، قاراپ بېقىڭلار، بىر ھاراق ئىچىپتىمۇ؟ دەپتۇ. بىرسى قوپۇپ، بۇ ئادەمنىڭ ئۇ يەر-بۇ يەرلىرىنى ۋە ئاغزىلىرىنى پۇراپ، يا رەسۇلاللا، بۇندا بىر ھاراقنىڭكى پۇرىقى يوق، دېدى. دېگەندىكىن، ھەي، سەن مۇشۇ زىنانىڭ نېمىلىكىنى بىلەمسە؟ دەپتۇ. ھە، بىلىمەن، يا رەسۇلاللا! مەن مۇشۇ ھالال ئەر-خوتۇن بولىدىغان ئىشنى مەن قىلىپ سالدىم. دېگەندىن كېيىن رەسۇلاللا، سەن زادى نېمە دېمەكچى؟ مۇشۇ گېپىڭدىن نېمىنى مەقسەت قىلىسە؟ دەپتۇ. يا رەسۇلاللا، مېنى پاكلاپ قويۇشلىرىنى مەقسەت قىلىمەن، دېدى. دېگەندىن كېيىن رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، بولىدۇ، دەپ، ساھابىلەرنى، مائىز ئىبن مالىك دېگەن ساھابىنى پاكلاشقا بۇيرۇدى. شۇندىن كېيىن بۇ ساھابە رەجىم قىلىنىپ، ئۆلۈپ كەتتى. شۇڭا رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ ساھابىنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈپ. دەپنە قىلدى. شۇ جەرياندا ئىككى ساھابە شۇ يەردە تۇرۇپ بىر بىرسىگە. مانىڭغا قاراڭلا. بۇنى ئاللا بۇنىڭ گۇناھىنى ياپقاندىن كېيىن. بۇ يەرگە كېلىپ رەسۇلۇللاغا ئۇنى قىلدىم بۇنى قىلدىم دەپ رەسۇلۇللانىڭ كۆزىگە كىرىۋالغىچە.

پالانى پالانى قېنى دەپتۇ ۋاي مانا بىز يا رەسۇلاللا دەپ ھېلىقى ئىككى ساھابە كەلدى كەندىكىن ھە كېلىپ ما ئېشەكنىڭكى تېپىنى بى يەۋېتىڭلا دېدى دېگەنكىن ئى ئاللانىڭ پەيغەمبىرى خۇدايىم تۆۋە دېسىلە ئاللا سىلنى كەچۈرسۇن مۇشۇنى كىم يەيدۇ دەپ بۇ ئىككى ساھابە ناھايتى ھەيران قالدى رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم دېدى سىلە ئابايا مۇشۇ قېرىندىشىڭلارنىڭكى گېپىنى قىلدىڭلا ئۇ قېرىندىشىڭلارنىڭ توغرۇلۇق سۆزلىگەن سۆزۈڭلار ما ئېشەكنىڭ گۆشىدىنمۇ بەك سېسىق ئەمەسمۇ سىلەر شۇنى يېدىڭلار دېدى شۇڭلاشقا رەسۇل ئەكرەم دېدى ئۇ قېرىندىشىڭلار شۇنداق بىر تۆۋە قىلدىكى ئۇنىڭ تۆۋىسى مۇش پۈتۈن ئۈممەتكە يېتىپ ئېشىپ قالاتتى دەيدۇ ئۇ شۇنداق بىر تۆۋە قىلدىكى ئۇنىڭ تۆۋىسى مۇش يەر شارىدا ياشىغان ئۈممەتكە ھەممىسىگە يېتىپ ئېشىپ قالاتتى ئاللا بىلەن قەسەمكى، ھازىر ئۇ جەننەتنىڭ دەريالىرىدا ئۈزۈپ ئويناۋاتىدۇ، دېدى. مانا بۇ ساھابە دەماللىققا شەيتاننىڭ كەينىگە كىرىپ، گۇناھقا مۇپتىلا بولدى. ئاللا بىلەن ئۆزى ئوتتۇرىسىدىكى پەردىنى بۇزۇۋەتتى، ژىتىۋەتتى. ئەمما. گۇناھ-مەسىيەتنى تۈگىتىپ، ۋاقىتلىق لەززەت كېتىپ، ھەسرەت قېپ قالدى. بىراق، ئۇ ساھابە شۇنداق بىر تۆۋە قىلدىكى، بۇ ساھابىنىڭ تۆۋىسى پۈتۈن ئۈممەتكە يەتكۈدەك تۆۋە قىلىۋەتتى. ئەندى مۇشۇ ساھابىنى ئويلاپ باقايلى. ئۇ ئىككىسىنىڭ ئۇ قىلغان يامان ئىشىنى ھېچكىم كۆرمىدى. رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم نەچچە قېتىم قوغلىۋەتتى. يەنە چىدىماي مۇشۇنداق كېلىپ، رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قېشىغا كېلىپ تۇرۇۋېلىپ.

مەن بىر ماتېرىيالدا كۆردۈم، مۇشۇ ئامېرىكىدا باج ئوغرىلايدىغانلارنىڭكى نىسبىتى سەكسەن پىرسەنتنى ئىگىلەيدۇ دەيدۇ. ئەمدى ئاۋۇ قانداق قىلىپ باجنى ئوغرىلايدۇ، ما مۇسۇلمان قانداق قىلىپ ئىختىيارىي خۇشاللىق بىلەن ئۆزىنىڭ تاپقان پۇلىنى كەمبەغەل ئاجىز مىسكىنلەرگە خۇشاللىق بىلەن ياردەم قىلىدۇ. دېمەك ئەمدى بۇ ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرۈش ئىنساننى مۇشۇ قىسقىغىنە دۇنيادا داۋاملىق ئىشلەپ ياخشى قىلىشقا ۋە بۇ قىسقىغىن دۇنيادا يامان ئىش قىلىشتىن توسۇپ قالىدىغان بىردىنبىر ئامىل. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇ تېز كېتىپ بارغان ماشىنىنىڭ تورمۇزىغا ئوخشايدۇ. يەنى ماشىنا تورمۇزى يوق ماشىنىنى بىز ھەيدىسەك ھالاك بولىدىغىنىمىز ئېنىق. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەرقانداق بىر مۇسۇلمان مۇشۇ ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرمىسە، شۇنىڭدا بولىدىغان ئىشلارغا ئېنىق ئىمان كەلتۈرمىسە، ھەرگىز مۇسۇلمان بولالمايدۇ، مۆمىن بولالمايدۇ. ئەمدى بىزگە ئىمانسىز ھاياتنىڭ بىزگە ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوق. بىزگە ئىمانسىز ھايات لازىم ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇ ئاخىرەت ئىلمىنى سۆزلەيمىز. بۇ ئاخىرەت ئىلمى سىلىنى، بىزنى ۋە جەمئىيەتنى ساقلاپ قالىدىغان ۋە بۇلارنى ئىنتىزامچانلاشتۇرىدىغان، قېلىپلاشتۇرىدىغان، بىر پارلاق، بەختلىك جەمئىيەت قىلىدىغان بىردىنبىر ئامىل بۇ. بىز بۇ ئاخىرەتنى بىلسەك، بۇ ئاخىرەت دېگەن مەڭگۈ، بۇ دۇنياچۇ، دۇنيا دېگەن ئىككى كۈنلۈك. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمان دېگەننىڭ بۇ دۇنيانى، بۇ قىسقىغىنا دۇنيانى ناھايىتى چىڭ تۇتۇپ، ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، ناھايىتى تىرىشىپ ياخشى ئىشلارنى كۆپ قىلىدۇ. ئاخىرەت ئۈچۈن يەنى مەڭگۈلۈك سەپەر ئۈچۈن ئوزۇق تەييارلاپ، ۋاقتىنى بىھۇدە گەپ، بىھۇدە ئىشلار بىلەن ۋە جىنايەت، مەسىيەتلەر بىلەن ئۆتكۈزمەيدۇ. پۈتۈن قولىدىن كېلىشىچە تىرىشىپ ئەجىر-ساۋاپ، ياخشى ئىش، خەلققە پايدىلىق، ئۆزىگە پايدىلىق، ئىنسانلارغا پايدىلىق پۈتۈن ياخشى ئىش بولسا ئۆزىنى ئاتىدۇ، يامان ئىش بولسا خۇددى توشقان يولۋاستىن قاچقاندەك يامان ئىشلاردىن قاچىدۇ. نېمە ئۈچۈن؟ ئاخىرەتنى چۈشەنگەنلىكتىن. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاللا تائالا مۇشۇ خىلدىكى مۇسۇلمانلارنى سۈپەتلەپ ۋە يەھزەرۇل ئاخىرە ۋە يەرجۇ رەھمەتە رەببى دېگەن يەنى ئاخىرەتتىن ناھايىتى ئەنسىرەيدۇ ئاخىرەتكە نىسبەتەن ناھايىتى ئېھتىياتچان پوزىتسىيەدە بولىدۇ ۋە ئاللانىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدۇ دەيدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمان ئاللاھقا ئاسىي بولۇپ قېلىشتىن ئەنسىرەپ ئاللانىڭ ئۈمىدىنى كۈتۈپ مۇشۇ تەڭپۇڭلۇق ھالەتتە ياشايدۇ. شۇڭا ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا مۇشۇ خىلدىكى مۇسۇلمانلارنى، مۇشۇ خىلدىكى مۆمىنلەرنى سۈپەتلەپ قۇرئانى كەرىمدە، بىسمىللەھىر راھمانىر راھىم، ئىننەھۇم كانۇ يۇسارىئۇنە فىل خەيرات ۋە يەدئۇنەنە راغەبەن ۋە راھابا ۋە كانۇ لەنە خاشىئىن يەنى تەرجىمىسى، ئۇلار بولسا، يەنى ئاشۇ مۆمىنلەر بولسا، مۇشۇ ياخشىلىقتا ناھايىتى ئالدىرايدىغان ئىدى دەيدۇ. بىر ياخشى باركەن دېسە، شۇنداق ئالدىراپ قىلاتتى. بىزنىڭكى رەھمىتىمىزنى ئۈمىد قىلىپ، بىزنىڭكى ئازابىمىزدىن ئەيمىنىپ، بىزگە دۇئا قىلاتتى، ئىلتىجا قىلاتتى دەيدۇ. ئى ئاللا، رەھمىتىڭنى تىلەيمەن، ئى ئاللا!

شۇ ئىشقا ئالدىراپ تەشەببۇس كۆرگەنلەر ئورنىدىن تۇرۇش، داۋاملىق ئاللانىڭ ئازابىدىن ئەيمىنىپ، ئاللانىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىد كۈتۈپ، شۇنداق كەمتەرلىك بىلەن بىر مۇشۇنداق مۇشۇ دۇنيادا ياشىشى، يەنىلا بولسا ئۇلارنىڭ شۇ ئاخىرەتكە بولغان ئىمانىنىڭكى نەتىجىسى دەيدۇ. ئەمدى بۇ ئاخىرەتنىڭكى، قىيامەتنىڭكى ئەھۋالىنى قانچىلىك چۈشەنسەك، ئاللانىڭكى بولغان چۈشەنچىمىز، ئاللانىڭ ئۇلۇغلۇقىغا، ئاللانىڭ قۇدرىتىگە بولغان ئىمانىمىز ناھايىتى چوڭقۇرلاپ بارىدۇ. مەسىلەن، ئاللا سۇبھانە تائالا دەيدۇ، ۋەما ئەمرۇسسائەتى ئىللا كەلەمھىل بەسەر ئەۋ ھۇۋە ئەقرەب ئىنناللاھ ئەلا كۈللى شەيئىن قەدىر. ئەمدى بۇ قىيامەتنىڭ مەسىلىسى، قىيامەتنىڭ ئىشى بولسا، كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىك دەيدۇ. مۇش پۈتۈن كائىناتتا ھازىر مۇش قۇياش، ئاسمان، زېمىن پۈتۈن ئىشلار كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچە ھەممىسى گۇمران بولۇپ، ھەممىسى ۋەيران بولۇپ تۈگەيدۇ. بىز بۇنى تەسەۋۋۇر قىلىپ باقايلى قېرىنداشلار. بۇ ئاللانىڭ مۇشۇنداق قۇدرەت ئىكەنلىكى، مۇشۇنداق قۇدرەت ئىگىسى ئىكەنلىكىنى بىزگە چۈشەندۈرمەكچى. دەپ بولۇپ، ئىنناللا، ماھىيەتتە ئاللا بولسا ھەر قانداق ئىشكە قادىر دەيدۇ. يەنى بىز مۇش قىيامەتنىڭ ئەھۋالىنى ياخشى چۈشەنسەك، بۇنى بىلسەك، ئاللانىڭ ئۇلۇغلۇقى، كاتتىلىقى، قۇدرىتىنىڭ چەكسىز ئىكەنلىكىگە بولغان ئىمانىمىز تېخىمۇ چوڭقۇرلىشىدۇ قېرىنداشلار. بىز مۇشۇ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانىڭ مۇشۇ قىيامەتكە ئالاقىدار ئايەتلىرىنى ئوقۇغىنىمىزدا ۋۇجۇدىمىز تىترەپ، قەلبىمىز تەۋرىنىپ، مۇشۇ ئايەتلەردىن ئاللانىڭ نەقەدەر ئۇلۇغلۇقى ۋە ھەممىگە قادىر ئىكەنلىكىنى بىلىمىز. مەسىلەن، بىر ئايەت دەيدۇ، ئەيەھسەبۇ الئىنسانۇ ئەللەن نەجمە ئىزامە بەلا قادىرىنە ئەلا ئەن نۇسەۋۋىيە بەنانە بۇ يەردە ئايەت دەيدۇ ئىنسانلار بىزنى ئاشۇنىڭ سۆڭەكلىرىنى جاي جايىغا ئەكىلىپ جايىغا ئەكىلىپ بىز تىرىلدۈرەلمەيدۇ دەپ ئويلامدا مۇشۇنى دەپ گۇمان قىلامدا بەلا ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس بىز ھەتتا ئۇنىڭ بارماقلىرىنى، بارماقلىرىنى جايىغا ئەكىلىشكە قادىرمىز دەيدۇ. ھەم مۇشەدە ئاللا ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى بايان قىلىپ مانا نېمە دەپ بارماقلىرى دەيدۇ. بىز بىلىمىز بۇ بارماق دېگەننىڭكى. بىر نەچچە مىڭ تال سىزىق، بىر نەچچە قات تېرە شۇنداق تۇرۇقلۇق. ئاللا سۇبھانە تائالا دەيدۇ، بىز شۇنى قايتا ئەكىلىمىز. يەنە بۇ يەردە بارماق دەپ ئالاھىدە تىلغا ئېلىنىشى، ھەممىمىز بىلىمىز دۇنيادا يەتتە مىليارد ئىنسان بولسا، يەتتە مىليارد ئىنساننىڭكى

دېمەك، بىز مۇشۇ قىيامەتكە ئالاقىدار ئايەتلەرنى ئوقۇساق، ئاللانىڭ ئۇلۇغلۇقى، كاتتىلىقى چۈشىنىپ يېتىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن قېرىنداشلار، بىز بۇ دەرستىن ھەممىمىز ياخشى ئاڭلاپ، ھەممىمىز ئۆزىمىزگە مەسئۇل بولايلى. بىز بۇ دۇنيادا ئۆزىمىزنىڭ بىر كىشىلىك بەندىچىلىك مەجبۇرىيىتىمىزنى ئادا قىلالماي، قىيامەت كۈنسى ئاللانىڭ ئالدىغا بارغاندا، بىزنىڭكى دادىمىز، ياكى ئاخۇنۇم، ياكى سىزنىڭكى شۇ مەھەللىدىكى ئىمام مەسئۇل ئەمەس، ئۆز ئۆزىڭىزدىن مەسئۇل. ھەممە ئادەم ئۆزىدىن مەسئۇل قېرىنداشلار. ئۇ ئاللانىڭ ئالدىغا بارغان چاغدا سىزنىڭ مەنسىبىڭىز، جەمئىيەتتىكى ئورنىڭىز، پالاننىڭ بالىسى بولۇشىڭىز يا پالاننىڭ پالان بىنەسى بولۇشىڭىز ئەسقاتمايدۇ قېرىندىشىم. ئۇ يەرگە بارغان چاغدا.

ئەي بەنۇ كەبىلە، سىلە ئۆزەڭلارنى دوزاختىن قۇتقۇزۇڭلا. مۇررە ئىبنى كەئبنىڭ بالىلىرى، سىلە ئۆزەڭلارنى دوزاختىن قۇتقۇزۇڭلا. ئەي ئابدۇ شەمسىنىڭ بالىلىرى، سىلەرمۇ ئۆزەڭلارنى دوزاختىن قۇتقۇزۇڭلا. ئابدۇ ماناپنىڭ بالىلىرى، سىلەرمۇ ئۆزەڭلارنى، ئۆزەڭلار دوزاختىن قۇتقۇزۇڭلا. ئەي ھاشىمنىڭ بالىلىرى، سىلەرمۇ ئۆزەڭلارنى دوزاختىن، ئۆزەڭلار قۇتۇلدۇرۇڭلا. ئەي ئابدۇل مۇتتەلىپنىڭ بالىلىرى، يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۆزىنىڭكى تۇغقانلىرى، ئىنىلىرىنى دېمەكچى. ئابدۇل مۇتتەلىپنىڭ بالىلىرى، سىلەرمۇ ئۆزەڭلارنى ئوتتىن قۇتقۇزۇڭلار، دەپ بولۇپ، قىزى پاتىمەگە، ئەي پاتىمە، سىزمۇ ئۆزىڭىزنى ئۆزىڭىز دوزاختىن قۇتقۇزۇڭ، مەن ئاللانىڭ ئالدىدا سىلەرگە ھېچقانداق ئىگە بولالمايمەن، دېمەك، سىزنىڭ ئۇ دۇنيا بارغان چاغدا بۇ دۇنيادىكى يۈز ئابرۇيىڭىز، مېلىڭىز ھەم ئەمەل مەنسىپىڭىز قېرىنداشىم ھېچنېمىگە ئەسقاتمايدۇ، شۇنىڭغا ئۆز ئۆزىڭىزنى مۇشۇ ئاخىرەت دەرسىنى ياخشى ئاڭلاپ، ھە بۇنى ياخشى چۈشىنىپ، ئەستايىدىل قۇلاق سېلىپ، ئۆزىڭىزنى ئۆزىڭىز قۇتقۇزۇڭ قېرىندىشىم. بۈيۈك ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا بولسا بىزگە خىتاب قىلىپ دەيدۇ، ۋەسارىئۇ ئىلا مەغفىرەتىم مىن رەببىكۇم ۋە جەننەتىن ئەردۇھەسساماۋاتۇ ۋەلئەرد ئۇئىددەت لىلمۇتتەقىن. ئەي ئىنسانلار، سىلەر پەرۋەردىگارىڭلارنىڭكى مەغپىرىتىگە ۋە شۇنداقلا چوڭلۇقى ئاسمان زېمىندىنمۇ چوڭ جەننەتكە ئالدىراڭلار. بۇ جەننەت بولسا تەقۋادار كىشىلەر ئۈچۈن تەييارلاندى دەيدۇ. يەنى ئالدىراڭلار، نېمە ئۈچۈن ئالدىراڭلار دەيدۇ؟ جەننەت، جەننەت بولغانلىقتىن ئالدىراڭلار دەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇ ئاخىرەتتىن ئىبارەت، يەنى ئاخىرەتتە بولىدىغان جەننەتكە ئۆزىڭىز تىرىشچانلىق قىلىپ، ئۆزىڭىز تىرىشىپ، ئاللانىڭ ئالدىراڭلار دېگەندىكىن، ئالدىراپ ئىش قىلىشىمىز كېرەك. دېمەك، ئەمدى بىز ئاخىرەت ئىلمىنى ئۆگىنىشتىن سەۋەب مۇشۇ دۇنيادا بىر ۋاقىتنى ئىسراپ قىلماي، ئەمەل قىلىش مانا مۇشۇ يەردىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ ھەقتە رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھەدىس شېرىپتا شۇنداق دەيدۇ، بادىرۇ بىل ئەمالى فىتەنەن كەقىتەئىل لەيلىل مۇزلىم يۇسبىھۇر رەجۇلۇ فىھا مۇئمىنەن ويمسي كافرا ئەو يمسي مۇئمىنەن ويسبىھۇ كافرا يبيعو دىنە بعرضىن مىنەد دۇنيا سىلە مۇشۇ ياخشى ئەمەللەرگە ناھايىتى ئالدىراڭلا دەيدۇ چۈنكى ئالدىرىمىساڭلا بولمايدۇ ئالدىرىمىساڭلا مۇش قاراڭغۇ كېچىدەك قاراڭغۇ كېچىدىنكى شۇ قاپ قارا كېچىدەك نېمە كېلىدۇ يەنى بىر خىل توسالغۇلا پەيدا بولىدۇ ئالدىڭلارغا مۇش ياخشىلارنى ۋاقتىدا قىلىۋالمىساڭ توسالغۇ پەيدا بولىدۇ يەنى ھازىر يېنىڭىزدا نەق پۇل بولسا ئاللا يولىدا ئىشلىتىۋېلىڭ تېنىڭىز ساغلام چاغدا ئاللا يولىغا ئىبادەت قىلىۋېلىڭىز ياشلىقىڭىزدا ئاللاغا ئىبادەت قىلىۋېلىڭ قېرىغاندا قىلالمايسىز كېسەل باسىدۇ زادى سىز ئەتىگە قاراپ ئولتۇرماي مۇشۇ مىنۇتلاردا مۇشۇ سېكۇنتلاردا قولىڭىزدا نېمە كەلسە ئاللاغا قىلىۋېلىڭ چۈنكى شۇنداق بىر زامانلار كېلىدۇكى، بىر ئادەم ئاخشىمىسى مۆمىن، مۇسۇلمان ھالەتتە يېتىپ، قوپاپ ئورنىدىن تۇرۇپ، ئاخشىمىسى كەچتە كاپىر ھالەتتە ياتىدۇ دەيدۇ. ياكى بۇ مۆمىن ھالەتتە يېتىپ، ئەتىگىنسى كاپىر ھالەتتە قوپىدۇ. مۇشۇنداق پىتنىلەر، مۇشۇنداق توسالغۇلار، مۇشۇنداق چىڭ ئىش بولاپ كېتىدۇ. بۇ چاغلاردا كىشىلەر ئۆزىنىڭ دىنىنى بىر يوقىلاڭ دۇنياغا سېتىۋېتىدۇ. مۇشۇنداق بىر ياخشى ئەمەللەرنى قىلالمايدىغان، مۇشۇنداق بىر ياخشى ئەمەلنى قىلاي دېسىڭىزمۇ قولىڭىزدىن كەلمەيدىغان ياكى ياخشى ئەمەلنى قىلاي دېسىڭىز شارائىت بولمايدىغان مۇشۇنداق شارائىت يار بەرمەيدىغان مۇشۇنداق كۈنلەر كېلىشتىن بۇرۇن ئالدىراڭلار دەيدۇ. رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئالدىراڭلار دەيدۇ. ئاللاھ سۇبھانە تائالا ئالدىراڭلار دەيدۇ. نېمە ئۈچۈن ئالدىراڭلار دەيدۇ؟ چۈنكى بۇ يەردە جەننەت بار قېرىندىشىم. ماۋۇ ئالدىرالغان ئىش باشقا ئىش ئەمەس،

أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر يەنە بۇ ھەدىستە مۇشۇ يەتتە خىل ئەمەللەرنى قىلىشقا ئالدىراڭلار دېگىنى يەنى بۇ ھاياتنىڭ ناھايىتى قىسقىلىقى يەنى ئىككىنچى كېلىپ بۇ بىز بۇ ھەدىسلەرنى نېمە دەپ قىلىمىز دېگەن چاغدا بەزەنلەر دەيدىغۇ ئاينا ئۇ قىيامەتنى سۆزلەپ ئاخىرىنى سۆزلەپ ئولتۇرىمىز خەقلەر ئانى قىلىپ كېتىپ بار مانى قىلىپ كېتىپ بار دەپ مۇشۇ قىيامەتتىن ئۆگىنىش ئارقىلىق بىز ھە بۇ قىيامەت بىزنى ئىشلەپچىقىرىشقا، خىزمەتكە، دۇنيانى گۈللەندۈرۈشقا. بىزنى مۇشتا ئىشلەشكە تۈرتكە بولىدۇ قىيامەت دېگەن، قىيامەتنى ئۆگىنىش. شۇڭا رەسۇلى ئەكرەم سالام دەيدۇ، بادىرۇ بىل ئەمالى سەبئان دەيدۇ. يەتتە ئىشنى قىلىشقا ناھايىتى ئالدىراپ كېلىڭلار، يەنى مۇشۇ پۇرسەت قولدىن كېتىشتىن بۇرۇن ئالدىراڭلايدۇ. ھەل تەنتەزىرۇنە ئىللا فەقرەم مەنسىيە. سىلە ماش قولۇڭدىكى ئىقتىسادنى ئاللا يولىدا، ماش ئاللانىڭ دىنى يولىدا ئىشلەتمەي، سىلە ئاش ھەممىنى ئۇنتۇلدۇرۇۋېتىدىغان بىر خىل كەمبەغەللىكنى كۈتەمسىلەر دەيدۇ. شۇنداق بىر كەمبەغەللىك كېلىشى ئاش ھەممە ئىشنى ئۇنتۇلدۇرۇپ، ئاش قورساقنىڭ غېمىغا، ئاش بىر پارچە ناننىڭ غېمىدىن باشقىنى غەم قىلمايدىغان مۇشۇنداق ھالەت چۈشۈپ قېلىشتىن ئىلگىرى، بۇ قولۇڭدا بار ئىقتىسادنى سەن ئاللا يولىدا ئىشلىتىۋال دەيدۇ. ئەۋ غىنەن مۇتغىيا دەيدۇ. ياكى سەن ئاش سېنى ھەددىڭدىن ئاشۇرۇۋېتىدىغان، سېنى ئاشۇ ئىشتىنىڭغا پاتمايدىغان قىلىۋېتىدىغان شۇنداق ئاش بايىۋۇپ كېتىپ، ئاشۇ شۇنىڭ بىلەنلا ئاشۇ قورقاپ، ئەنسىرەپ،

قېرىپ بۇ ھالەتكە كېلىشتىن بۇرۇن سەن ئاللا يولىدا ئىش قىلىۋال دەيدۇ. ياكى ئەو مەۋتەن مۇجھىزا، ياكى سېنىڭكى ئۆلۈم كېلىدۇ، تەييار بىر ئۆلۈم بار ساڭا تەييارلاپ قويغان. ياكى سېنى توساتتىنلا يوق قىلىدىغان ئۆلۈم كېلىشتىن بۇرۇن ياخشى ئىش قىلىۋال. ياكى دەججال كېلىدۇ. دەججال كەلگەندىن كېيىن بىز دېدۇق، بۇ دەججال دېگەن قىيامەتنىڭ چوڭ ئون ئالامەتنىڭ بىرى. شۇنداق دەججال چىققاندىن كېيىن ياخشى ئىشنىڭمۇ ئەجرى يوق، يامان ئىشنىڭ گۇناھى يوق. ئۇ نېمە چۈنكى نامە ئەمەل دەپتىرى ئېتىلدى. ئۇ چاغدا مىڭ ۋاي ئىئانە قىلاي، ۋاي ماۋۇ پالانىغا، ۋاي پالانى مەسچىتكە، ماۋۇ ئىسلامنىڭ پالانى مائارىپقا دەڭ، ھەممىسى بىكار دەيدۇ. بۇ دەججال دېگەن، يەنى بىز كۈتۈۋاتقان يوق ياكى كېيىنكى ئالدىمىزدىكى ئەڭ يامان ئىشنىڭ بىرسى شۇ دەيدۇ. ياكى قىيامەتنى كۈتەمسىز، قىيامەت بولسا ناھايىتى يېقىن، ياكى ئاز قالدى. سىز شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇ يەتتە ئىش بولۇشتىن ئىلگىرى ئاللاھ يولىدا قىلىدىغان ئىشىڭىز، قۇرئان ياد ئالدىغىنىڭىزنى دەرھال ماڭا ياش چېغىڭىزدا ياد ئېلىۋېلىڭ.

شەيتان ئۆزىنىڭ ئويۇنىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ ئىشنى قىلالمايسىلەر، دەرھال ۋاقتىدا تۇتۇش قىلىڭلار دەيدۇ. ئەبۇ ھۈرەيرا رازىياللوھۇ ئانھۇ رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە رەسۇلى ئەكرەم ساللاللوھۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ قېشىغا بىر ئادەم كەلدى دەيدۇ. كېلىپ، يا رەسۇلاللا، ئەييۇس سەدەقەتى ئەئزامۇ ئەجرا. ئەي ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى، مۇشۇ قانداق سەدىقە ئاللاھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئەجرى كۆپ، ياخشى، كاتتا سەدىقە بولىدۇ؟ دەپ سوراپتۇ.

سەن ساغلام ۋاقتىڭدا ئاش كەمبەغەل ۋولاپ قالامەنمىكى دەپ ئاش پۇل چىقارغىڭ كەمەيدىغان بىر ۋاقىت وا پۇلنى بېرىۋەتسەم كەمبەغەل ۋولاپ قالامىكى دەپ بىر باي ۋوغۇڭ وا ئۆزەڭ ساغلام كەمبەغەللىكتىن سەل قورقىسەن باي ۋوغۇڭ وا پۇلنى بەرگىڭ كەمەيدىغان بىر ۋاقىتلا وا مانا شۇ چاغدا بەرگەن پۇل ناھايتى كاتتا ئەجر ۋولىدۇ دېدى ۋەلە تۇمھىل دەيدۇ سەن بۇنى كېچىكتۈرمە شۇ چاغ دەيدۇ ئەمدى سېنىڭ جېنىڭ ھەلقۇمغا كېلىپ جېنىڭ كېكىردىكىڭگە كەلگەن ۋاقتىدا ۋاي ماۋۇ پالانى ئۈچۈن، ۋاي ماۋۇ پالانى ئۈچۈن، ۋاي ماۋۇ پالانى ئۈچۈن دېسەڭ بىكار دەيدۇ. چۈنكى ۋەقەد كانە لى پۇلان، بۇ پۇل مال سەن ئۈچۈنتى، ئەمدى سېنىڭ جېنىڭ، كېكىردىكىڭگە كەلگەن چاغدا بۇ پۇل سېنىڭ ئەمەس، بۇ سېنىڭ مىراسخورلىرىڭغا قالىدۇ. بۇ پۇلنى سەن بېرەلمەيسەن. شۇنىڭ ئۈچۈن ساغلام ۋاقتىڭدا پۇلۇڭ ئاز بولسىمۇ بىر باي بولۇشنى ئارزۇ قىلىدىغان، پۇلنى بەرگىڭ كەلمەيدىغان، چىڭ تۇتىدىغان ۋاقىتلىرىڭ بولۇپ قالسىمۇ سەن ئالدىراپ بۇ ياخشى ئىشنى قىلىپ، ئاللا يولىدا پۇلنى خەجلىۋال دەيدۇ. بىز بۇنىڭدىنمۇ ياخشىلىققا ناھايىتى ئالدىراش ئىكەنلىكىنى بىلىۋالالايمىز قېرىنداشلار. دېمەك، بىز بۇ قىيامەتنى. قانچىلىك قىيامەتنىڭ ئەھۋالىنى ئوقۇساق، بۇنىڭدىن چۈشەنسەك، بۇنىڭدىن بۇ دۇنيادا بىزنى ئاشۇ كەينىمىزدىن ئاشۇ ئىش قىلىشقا، ئىسلام ئۈچۈن خىزمەت قىلىشقا، ئاللا يولىدا ياخشى قىلىشقا بىزنى زادى ئالدىغا ئىتتىرىدۇ ئەمدى. قېرىنداشلار، ئىنشاللا بۈگۈن بىز ئەقىدىدىكى ئەڭ مۇھىم بولغان ئاخىرەت توغرىلىق دەرسنىڭكى مۇقەددىمىسىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق. ئىنشاللا يەنە بىر دەرسىمىزدە ئاللا نېسىپ قىلسا قىيامەتنىڭكى ئاخىرەت توغرىلىق دەرسىمىزنى ئەتە ئىنشاللا ئۆلۈم توغرىلىق باشلايمىز. چۈنكى ئۆلۈش بىلەن قىيامەتنىڭكى كىچىك قىيامەت باشلىنىدۇ. ئاللا نېسىپ قىلسا يەنە بىر دەرستە كۆرۈشەيلى.